ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດກ່າວວ່າ ທະຫານມາຣີນຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ໄປເຖິງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ວຍປືນໃຫຍ່ ແກ່ກຳລັງທະຫານທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຈະບຸກໂ ຈມຕີໃນໄວໆນີ້ຕໍ່ເມືອງຣັກຄາ ຊຶ່ງເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິດສະລາມ ຫຼື IS ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ປາກົດວ່າຍັງບໍ່ມີການຕົກລົງກັນແບບຕັດສິນຊີ້ຂາດເທື່ອ ລະຫວ່າງກຸງວໍຊິງຕັນ ແລະ ອັນຄາຣາ ກ່ຽວກັບການວາງກຳລັງ ເພື່ອໂຈມຕີເມືອງຣັກຄາ ໂດຍບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ວ່າ ທະຫານບ້ານຊາວເຄີດ ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍສະຫະລັດ ຫຼື ພວກກະບົດຊາວຊີເຣຍ ທີ່ນຳພາໂດຍເທີກີ ຈະເປັນຜູ້ນຳໜ້າ ໃນການຂັບ ໄລ່ພວກຈີຮາດ ຊຶ່ງມີປະມານ 4,000 ຄົນ ທີ່ປົກປ້ອງເມືອງດັ່ງກ່າວນັ້ນຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ທະຫານມາຣີນສະຫະລັດໄປເຖິງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເທີກີ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ກຳລັງທະ ຫານທີ່ນຳພາໂດຍເທີກີ ຈະໂຈມຕີທະຫານບ້ານຊາວເຄີດ ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍສະຫະລັດ ທີ່ມາຈາກກອງກຳລັງປ້ອງກັນປະຊາຊົນຊາວເຄີດ ຫຼື YPG ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຖອນອອກໄປຈາກເມືອງແມນບິສ ໃນພາກ ເໜືອຂອງຊີເຣຍໄປ ການເຄື່ອນໄຫວເຊັ່ນນັ້ນ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ການໂຈມຕີເມືອງຣັກຄາ ທີ່ຊັກຊ້າມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນ ຍ້ອນການຂັດແຍ້ງກັນ ກ່ຽວກັບວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ນຳໜ້າໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມີຄວາ ມສັບສົນຂຶ້ນ ທ່ານ ຄາວູໂຊກລູ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເທີກີ ກ່າວວ່າ ກຳລັງທະຫານຂອງເທີກີ ຈະທຳການໂຈມຕີກອງກຳລັງ YPG ຢູ່ເມືອງແມນບິສ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ການຄວບ ຄຸມພື້ນທີ່ຂອ ງເມືອງດັ່ງກ່າວ ໂດຍກຳລັງຊາວເຄີດ ເປັນການກີດຂວາງຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເທີກີ ໃນການສ້າງໃຫ້ມີຂົງເຂດທີ່ປອດໄພ ຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ ແຕ່ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ກຳນົດເສັ້ນຕາຍຂອງການໂຈມຕີ ນັ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ